SBS Radio ຜູ້ຍ່າຜູ້ຍິງ ຜູ້ຊາຍ ເດັກເລັກເດັກນ້ອຍ ບຸກຄົນທັງຫຼາຍທົ່ວໄປ ແມ່ນມັກຈະມີບັນຫາໃນດ້ານສຸຂະພາບ ແຕ່ຜູ້ຍ່າຜູ້ຍິງໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຕາຍຍ້ອນຄວາມອັບອາຍ ຫຼື ບໍ່ 50% ຂອງຜູ້ຍິງໃນປະເທດອົດສະ ເຕຣເລຍເປັນສ່ວນປະກອບຂອງການກວດເບິ່ງມະເຮັງຊ່ອງຄອດ ຄື Cervical Cancer ດ້ວຍເຫດໃດ ອົງການຈັດຕັ້ງ Australian Cervical Cancer Foundation ຖາມຜູ້ຍ່າຜູ້ຍິງທັງຫຼາຍວ່າ ອັນໃດເປັນເຫດຜົນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄປໃຫ້ກວດເບິ່ງມະເຮັງດັ່ງ ກ່າວ ຄຳຕອບທີ່ໄດ້ຮັບແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ຕົກຕະລຶງນໍທ່ານເອີຍ Foundation ດັ່ງກ່າວກະຕວງວ່າ ຜູ້ຍິງ 951 ຄົນຈະຖືກກວດເປັນມະເຮັງຊ່ອງຄອດ ໃນປີນີ້ 2019 ແລະ 256 ຄົນຖືກຄາດຄະເນວ່າຈະຕາຍຍ້ອນອາການດັ່ງກ່າວພາຍໃນ ປີນີ້ 2019 ດ້ວຍ ມະເຮັງຊ່ອງຄອດເປັນມະເຮັງທີ່ຖືກປ້ອງກັນໄວ້ໄດ້ທີ່ສຸດ ໂດຍທີ່ບັດນີ້ມີຢາວັກຊີນທີ່ປ້ອງກັນອາການດັ່ງກ່າວທີ່ເປັນມະເຮັງ ທີ່ຄົນມັກຈະເປັນ ອັນທີ່ເກີດມາຈາກແມ່ພະຍາດ HPV ສຳລັບຜູ້ຍ່າຜູ້ຍິງທີ່ບໍ່ ຖືກສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນໄວ້ ການກວດເບິ່ງມະເຮັງຊ່ອງຄອດສາມາດຮູ້ເຫັນແມ່ພະຍາດ HPV ໃນຕອນຕົ້ນໆໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ ເພື່ອຈະປິ່ນປົວມັນຢ່າງໄດ້ໝາກໄດ້ຜົນ ກ່ອນທີ່ມັນຈະສ້າງບັນຫາຂຶ້ນ ໃນປີ 2017 ລັດຖະບາ ນອົດສະເຕຣເລຍໃຫ້ມີການກວດເບິ່ງ HPV ສຳລັບ 5 ປີ

ການນຳເອົາໂຄງການການກວດຂັ້ນແຫ່ງຊາດເບິ່ງມະເຮັງຊ່ອງຄອດ ຄື National Cervical Cancer Screening Program ມາໃຊ້ໃນປີ 1991 ເຮັດໃຫ້ຈຳນວນຄົນທີ່ຕາຍຍ້ອນມະເຮັງຊ່ອງຄອດມີຫຼຸດຕ່ຳລົງ 50 ເປີເຊັນ ໂຄງການນັ້ນບໍລິການ Pap smear test ໃນທຸກໆ ສອງປີ ໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າຫຍັງໃຫ້ແກ່ຜູ້ຍ່າຜູ້ຍິງຂັ້ນອາຍຸ 18-70 ປີ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ CST ຄື Cervical Screening Test ຜູ້ຍິງສ່ວນໃຫຍ່ລະຫວ່າງ 25-74 ປີ ບັດນີ້ຈະຖືກກວດເບິ່ງໃນທຸກໆ 5 ປີແທນ ປະມານ 25 ເປີເຊັນຂອງຜູ້ຍິງທີ່ຖືກຄົ້ນຄວ້າໂດຍມູນນິທິ Cervical Cancer Foundation ເວົ້າວ່າ ຄວາມອັບອາຍເປັນສາເຫດເມື່ອໝາຍນັດເວລາໄປກວດເບິ່ງນັ້ນ

ຍານາງອາເດລ ເມີໂດໂລ ເປັນຜູ້ອຳນວຍການຂອງ Multicultural Centre for Women's Health ຍານາງເວົ້າວ່າ ເມື່ອທີ່ມີຄົນໄປໃຫ້ສັກຢູກສັກຢາປ້ອງກັນໄວ້ຫຼາຍ ຄົນ migrant ຄືຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ໜຸ່ມນ້ອຍ ທີ່ມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີໃໝ່ໆ ທີ່ອາ ດບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ຳໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ແມ່ນຄົນທີ່ຈະບໍ່ຖືກສັກຢາປ້ອງກັນນັ້ນໃຫ້

on um any opportunities to vaccinate so I think that's something that we could think about um vaccinating ຜູ້ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍ ຄວນຖືກສັກຢູກສັກຢາປ້ອງກັນໄວ້ໂດຍໄວເທົ່າທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າມາຍັງປະເທດອົດສະຕຣາລີ ເພື່ອປົກປ້ອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະ ບຸກຄົນອື່ນໆ ຈາກກ ານເປັນອາການຕ່າງໆ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າອື່ນໆ ກໍເປີດເຜີຍວ່າ ຜູ້ຍິງເຖິງຫຼາຍກວ່າ 25 ເປີເຊັນເວົ້າວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໝາຍນັດເວລາ ເພື່ອໄປໃຫ້ກວດເບິ່ງນັ້ນ ແມ່ນຍ້ອນຄວາມອັບອາຍ ຫຼື ຢ້ານກົວກິ່ນ ຫຼື ສິ່ງ ທີ່ບໍ່ປົກກະຕິ Family Planning New South Wales ບໍລິການການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນໃນດ້ານສຸຂະພາບເພດສຳພັນ ແລະ ອະໄວຍະວະເພດ ຮ່ວມດ້ວຍການກວດເບິ່ງມະເຮັງຊ່ອງຄອດ ຍານາງ Claire Boerma ເຮັດວຽກເຮັດການກັບ Family Planning New South Wales